ອະນາຄົດອົດສະຕຣາເລຍ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເປັນແນວໃດ ແລະ ຈະເປັນແນວໃດ ຄວາມສຳພັນອົດສະຕຣາເລຍ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ດ່າງດຳຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດອົດສະ ຕຣາເລຍບອກເຕືອນໃໝ່ກ່ຽວກັບການຈະໄປຍັງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຮົງກົງທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ມີສິດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣ າເລຍໄດ້ ແລະ ກໍຍິນດີຮັບເອົາຄົນຮົງກົງທີ່ຈະໜີອອກຈາກຮົງກົງມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທັງກໍອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຮົງກົງຍົກຍ້າຍມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍດ້ວຍ ທັງໝົດນັ້ນເປັນຫຼັກທີ່ເຮັດໃ ຫ້ຄວາມສຳພັນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໂຫດຮ້າຍຂຶ້ນອີກຕື່ມ ແທ້ໆແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ເທົ່ານັ້ນດອກ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈກັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກ່ຽວກັບຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ ງທີ່ອົດສະຕຣາເລຍປະນາມສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແຜ່ຂະຫຍາຍເຂດແດນຂຶ້ນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ອົດສະຕຣາເລຍສົ່ງກຳລັງກຳປັ່ນສູ້ລົບເຂົ້າໄປຮ່ວມສະຫະລັດອາເມລິກາໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຊ້ອມລົບ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃຫ້ສະຫະລັດອາເມລິກາມາຕັ້ງກຳລັງຂຶ້ນໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ລ່າສຸດກໍອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫະລັດອາເມລິການຳເອົາຈະຫຼວດ ທາງໄກໄປຕິດຕັ້ງໄວ້ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບຄວາມເສື່ອມເສຍລະຫວ່າງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ຕົວຢ່າງອັນລ່າສຸດກ່ຽວກັບ ຄວາມບໍ່ທ່ຽງທຸ່ນໃນດ້ານການທູດອົດສະຕຣາເລຍ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແມ່ນທີ່ປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນາບຂູ່ຄວາມສຳພັນຈີນອົດສະຕຣາເລຍ ເມື່ອທີ່ປະເທດອົດສະຕຣ າເລຍໃຫ້ທີ່ລີ້ໄພແກ່ຄົນຮົງກົງ ພາຍຫຼັງທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມີກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງໃໝ່ ຮັດກຳແໜ້ນຮົງກົງຂຶ້ນຕື່ມອີກ ກະທັ້ງທີ່ຮົງກົງມີສິດຢ່າງຖືກຕ້ອງເຕັມສ່ວນ ປົກຄອງຕົນເອງໄດ້ຮອດປີ 2047 ກໍຕ າມແຕ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ Scott Morrison ປະກາດມາແລ້ວທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈະໂຈະສັນຍາການຈັບຄົນໃຫ້ກັນແລະກັນກັບຮົງກົງ ນີ້ເປັນການທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໂຕ້ຕອບທີ່ສາທາລະນ ະລັດປະຊາຊົນຈີນໂຍນກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງອັນໃໝ່ຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ທັບໃສ່ຮົງກົງ ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງກໍແມ່ນທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃຫ້ຄົນຮົງກົງທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢູ່ປະມານ 10 ພັນຄົນ ຢູ່ໃນດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈ້ໄດ້ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ໂດຍມີວິທີທາງຈະຢູ່ໃນປະເທດນີ້ຢ່າງຖາວອນໄດ້ດ້ວຍ ສະຫາຍ ຊາວ ລິນຊຽນ ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດອົດ ສະຕຣາເລຍຈົ່ງຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ພາສາທີ່ຈະເສຍຫາຍຄວາມສຳພັນອົດສະຕຣາເລຍຈີນອີກ ໃນຫວ່າງບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນປະນາມໂຈມຕີອົດສະຕຣາເລຍ ຍ້ອນທີ່ອົດສະຕຣາເລຍ ດັນໃຫ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບທີ່ມາທີ່ໄປຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ບັດນີ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວກຳລັງອາລະວາດທົ່ວໂລກນີ້ຢູ່ ທີ່ເດີມໆແລ້ວໂຄວິດ-19 ເກີດມາຈາກປະເທດສາທາລະນ ະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຈົນບາງຜູ້ບາງຄົນ ແລະ ບາງນັກການເມືອງເອີ່ຍວ່າໂຄວິດ-19 ແມ່ນຂອງພັກລັດ ຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໃນເດືອນ 5 ສາກົນ ປີ 2020 ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໂຍນອາກອນ 80% ໃສ່ເຂົ້າບາເລຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຍ້ອນທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຕ້ອງການໃຫ້ສືບສວນເບິ່ງໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ກ່າວຫາວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອໃນດ້ານການເມືອງ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເອງ ປະເທດອົດສະຕຣາລີກໍປັບໃຫ້ທັນການການແນະນຳກ່ຽວກັບການຈະເດີນທາງໄປຍັງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ປະເ ທດອົດສະເຕຣເລຍບອກເຕືອນປວງຊົນວ່າ ທາງການປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຈັບກັກຂັງໄວ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມີໄພອັນຕະລ າຍ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຄົນອົດສະເຕຣລຽນກໍອາດຖືກຈັບກັກໂຕໄວ້ ປີເຕີ ເຈນນິງ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັນໃນດ້ານການທູດລະຫວ່າງປະເ ທດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປນັ້ນ ຄົງເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໂຕ້ຕອບຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ອົດສະເຕຣເລຍ ມີຄວາມສຳພັນກາ ນທູດກັນມາແຕ່ປີ 1972 ອົດສະເຕຣເລຍ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເປັນປະເທດການຄ້າກັນໃນຂັ້ນລະດັບອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດ ທີ່ຕົກເປັນ 26 ເປີເຊັນ ຂອງການຄ້າຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ມີກັບໂລກນີ້ທັງ ປວງ ການຄ້າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ອົດສະເຕຣເລຍ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ມີເຖິງ 235,000 ລ້ານໂດລາ ໃນຄາວປີ 2018-19 ນີ້ແມ່ນທະວີຂຶ້ນຈາກລະດັບຂອງປີ 2017-18 ແລະ ປະເທດສາທາລ ະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກໍເປັນບໍ່ກຳເນີດປັນນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີນັກຮຽນນັກສຶກສາຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເຖິງ 205,000 ຄົນ ໃ ນປີ 2018 ໂດຍມີນັກທ່ອງທ່ຽວສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນຳເຖິງຫຼາຍກວ່າ 1.4 ລ້ານຄົນດ້ວຍ ພະລັງທີ່ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈກັບປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກ່ຽວກັບຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເວົ້າມາກ່ ອນນີ້ນັ້ນ ແມ່ນວ່າພາກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບອກເຕືອນໃຫ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຈົ່ງຢ່າເດີນທາງມາປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ໃນປະເທດອົດສ ະເຕຣເລຍມີການກຽດຊັງເຊື້ອສາຍພົງພັນຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນໃສ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ທ່ານ Felix Patrikeeff ເປັນປະທານຂອງສະຖາບັນ Australian Institute of International Affairs ສາຂາລັດເຊົາອົດສະເຕຣເລຍ ທັງກໍເປັນອະດີດ ອາຈານໃຫຍ່ນຳທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ University of Adelaide ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເວົ້າວ່າ ອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງຢູ່ໃນພາຍຸຢູ່ ວ່າຊັ້ນ ໃນສັບປະດາກ່ອນໆນີ້ ຍານາງ ລິນດາ ເຣໂນນ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອົດສະເຕ ຣເລຍກ່າວຫາວ່າ ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງປອດໄພໃນຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກມີຄວາມບໍ່ທ່ຽງທຸ່ນ ເມື່ອທີ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍປັບປຸງຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນປະເທດອົດສະເຕ ຣເລຍຂຶ້ນ ອັນຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ຍານາງ ເຣໂນນ ກໍເວົ້າວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເປັນຈຸດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍມີນະໂຍບາຍໃໝ່ກ່ຽວກັບຂົງເຂດອິນໂ ດປາຊີຟິກ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນແຜງລິດແຜງເດດ ແລະ ກຳລັງວັງຊາຂຶ້ນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະ ທະເລ East China Sea ເຊັ່ນວ່າຊ້ອມລົບ ກຳເອົາ ແລະ ອ້າງເອົາເຂດແດນຕ່າງໆ ແລະ ກໍນຳເອົາຈະຫຼວດທາງໄ ກມາຕິດຕັ້ງໃສ່ຂົງເຂດຕ່າງໆນັ້ນດ້ວຍ ທ່ານ Patrikeeff ເວົ້າວ່າ ການທີ່ອົດສະເຕຣເລຍຕິຕຽນການທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນແຊກແຊງຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາ ແລະ ກໍ ເປັນສິ່ງທີ່ເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັນຂຶ້ນລະຫວ່າງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍດ້ວຍ